ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio ຄົນ 39 ຄົນທີ່ລັກລອບເຂົ້າໄປຍັງປະເທດອັງກິດ ທີ່ເວົ້າກັນວ່າໂດຍການພາຜ່ານປະເທດສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ທີ່ຕາຍຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີຂອງລົດບັນທຸກຄັນໜຶ່ງນັ້ນ ແມ່ນວ່າເປັ ນເຫດການທີ່ສ້າງຄວາມບໍ່ສະຫງົບຈິດບໍ່ສະຫງົບໃຈ ແລະ ໃນຕອນແລກໆວ່າແມ່ນຄົນຈີນ ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນມາ ວ່າແມ່ນຄົນຫວຽດນາມຈາກປະເທດຄອມມິວນິດຫວຽດນາມ ໃນເວລານີ້ທາງການຂອງປະເທດ ອັງກິດກຳລັງປະສານກັນກັບທາງການຂອງປະເທດຫວຽດນາມຢູ່ ເພື່ອຈະຮູ້ວ່າ 39 ຄົນນັ້ນແມ່ນໃຜກັນແທ້ ນີ້ເປັນດັ່ງນັ້ນເມື່ອທີ່ມີຄົນຫວຽດນາມມາກມາຍສົ່ງສຽງດັງກ້ອງຂຶ້ນ ເປັນຫ່ວງເປັນໃຍວ່າ ຍາດຕິພີ່ນ້ ອງເພື່ອນມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອາດເປັນຄົນໜຶ່ງຈາກຈຳນວນ 39 ຄົນທີ່ຕາຍນັ້ນ ການພິສູດການຕາຍນັ້ນກຳລັງຖືກກະທຳຢູ່ ເພື່ອຈະບົ່ງຊີ້ວ່າແຕ່ລະຊາກສົບນັ້ນແມ່ນໃຜ ແລະ ສາເຫດການຕາຍ ເຊື່ອວ່າ 39 ຄົນ ທີ່ຕາຍນັ້ນເປັນຄົນສາຍເລືອດຫວຽດນາມ ນີ້ເອງພາໃຫ້ທາງການຂອງປະເທດອັງກິດປະສານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບທາງການຄອມມິວນິດຫວຽດນາມ ແລະ ຊຸມຊົນຫວຽດນາມ

ແມ່ນໃຜກັນນັ້ນ ກິນລົມເວລາ ວ່າຊັ້ນ
ຂ່າວຄາວການຕາຍນັ້ນເຮັດໃຫ້ຊຸມຊົນຫວຽດນາມໃນປະເທດອັງກິດ ແລະ ຕ່າງປະເທດມີຄວາມຢ້ານກົວ ໂດຍສະເພາະຄົນໃນບ້ານໃນເມືອງໃນປະເທດຫວຽດນາມເອງ ມີການເຊື່ອຖືວ່າພວກທີ່ຕາຍນັ້ນ ມາຈາກປະເທດຫວຽດນາມ ຄຸນພໍ່ ແອນໂທນີ ດັງ ຮູ ນາມ

but who lost their lives instead, not only the district of Yen Thanh, but perhaps the whole country ເມື່ອທ່ານຊາບຂ່າວຄາວກ່ຽວກັບຄົນທີ່ຕາຍໃນການເດີນທາງໄປຍັງປະເທດອັງກິດ ເພື່ອຊອກເອົາຊີວິດໃໝ່ ແຕ່ສູນເສຍຊີວິດນັ້ນ ແມ່ນວ່າບໍ່ແມ່ນແຕ່ເມືອງອິງທັນເທົ່ານັ້ນທີ່ເ ສົ້າສະຫຼົດໃຈ ແຕ່ບາງທີແມ່ນທົ່ວປະເທດດ້ວຍ ເຫດການນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ປະເທດທັງໝົດຕ້ອງແບກຫາມ

ຍານາງເຊື່ອວ່າລູກຊາຍຂອງຕົນທີ່ມີຊື່ວ່າ ໂຈເຊັບ ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນລົດບັນທຸກນັ້ນ ຄຸນພໍ່ ຫງວຽນ ດິນ ສັດ ເວົ້າວ່າ ທ່ານແນ່ອົກແນ່ໃຈເກືອບ 100 ເປີເຊັນວ່າ ລູກຊາຍຂອງທ່ານທີ່ມີຊື່ວ່າ ຕື້ ເປັນຄົນໜຶ່ງໃນລົດບັນທຸກນັ້ ນ

ເມື່ອຜູ້ກ່ຽວອອກທະຫານ ຜູ້ກ່ຽວຢືມເງິນສອງສາມລ້ານດົງ ເພື່ອລ້ຽງຊີບ ເອົາເມຍ ແລະ ສ້າງບ້ານເຮືອນ ຜູ້ກ່ຽວຕິດໜີ້ຕິດສິນ ໂດຍເຫດນີ້ ລູກນັ້ນໄປຕ່າງປະເທດເພື່ອເຮັດວຽກ ອ້ອມແອ້ມທ່ານ ມັນບໍ່ມີຫຍັງເ ພື່ອວ່າພວກທ່ານຈະຫາເງິນຫາຄຳໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ຄວາມຕ້ອງການວຽກເຮັດງານທຳ ດັນໃຫ້ມີການຄ້າມະນຸດຂຶ້ນທົ່ວໂລກນີ້ ການກິນແຮງງານຊື່ໆ ຕົກເປັນປະມານ 70 ເປີເຊັນຂອງກໍລະນີການຄ້າຄົນຫວຽດນາມ ໃນປະເທດອັງກິດ ໃນໄລຍະປີ 2009 ຫາປີ 2016 Martin Passmore ຜູ້ນຳນັກສືບຂອງຕຳຫຼວດອັງກິດເວົ້າວ່າ

Maurice Robinson ອາຍຸ 39 ປີ ຖືກຕຳຫຼວດອັງກິດຈັບໄວ້ແລ້ວ ແລະ ຖືກຄະດີຂ້າຄົນໂດຍບໍ່ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຊ່ວມຮູ້ຮ່ວມຄິດຄ້າມະນຸດ ແລະ ສານບໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຖືກປະກັນໂຕໄປໄດ້ ເພາະຢ້ານກົວວ່າຜູ້ກ່ຽວຈະຫາຍໂຕ ສຳລັບລ າວເຮົາແລ້ວ ແມ່ນວ່າກໍລັກລອບໂດຍນານາວິທີການ ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີເຫດການທີ່ວ່າຕາຍຢູ່ໃນຕູ້ຄອນເທນເນີຢ່າງມາກມາຍເທື່ອ ແຕ່ກໍມີຕາຍນຳຖະໜົນຫົນທາງ ເຊັ່ ນວ່າຕາຍຍ້ອນລົດຕຳກັນ ພາໃຫ້ຍາດຕິພີ່ນ້ອງນ້ຳພະເນດໄຫຼນອງ ແລະ ໃຫ້ປະຊາຊົນທັງຫຼາຍມີຄວາມເຫັນອົກເຫັນໃຈດ້ວຍ ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນກໍຕາມ ຄົນຢ່າງມາກມາຍຈາກພື້ນແຜ່ນດິນສາທາລະນະລັດ ປະ ຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຍັງຫຼັ່ງໄຫຼເຂົ້າໄປເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນປະເທດໄທ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ວິທີການ ແລະ ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ຜິດວິທີການຕ່າງໆດ້ວຍ
ຢາກຟັງເລື່ອງຕ່າງໆຫຼາຍຕື່ມດັ່ງດຽວກັນນີ້ບໍ ຈົ່ງຟັງທີ່ Apple Podcast Google Podcast Spotify ຫຼື ທຸກເມື່ອທີ່ທ່ານຟັງ Podcast